ນ້ອງຢາກບອກກໍຄືເຮົາຕ້ອງ ເອີ invest ຫຼືວ່າລົງທຶນໃນຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆເນາະ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດອີ່ຫຼີ ຢາກໄດ້ອີ່ຫຼີ ຄືສົມມຸດນ້ອງກະສົນໃຈພາສາອັງກິດຢູ່ແລ້ວແຕ່ນ້ອຍເນາະ ແລ້ວນ້ອງກະກໍເລີຍພະຍາຍາ ມຮຽນ ພະຍາຍາມຝຶກເວົ້າຂຶ້ນມາ ເພື່ອວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເພາະວ່າເຮົາມີຄວາມຝັນທີ່ຢາກຈະໄປທ່ຽວຫຼາຍໆບ່ອນໃນໂລກຫັ້ນ ແລ້ວເຮົາກໍເຫັນວ່າພາສາອັງກິດເປັນພາສາກາງເນາະ ເຮົາກໍເລີຍຕັ້ງໃຈຮຽນ ອ່າ ມັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ ອ່າ ຄວາມສາມາດເຮົາເຮັດໄດ້ເນາະ ກໍໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເຕີບ ຄືໂຕນ້ອງລະ ນ້ອງກະຮຽນມາແດ່ ແລ້ວກໍຮຽນດ້ວຍຕົວເອງແດ່ຊີ້